ສຳລັບມື້ນີ້ກະຢາກຈະມາຊວນລົມກ່ຽວກັບລະບົບອິນເຕີເນັດ ທີ່ກຳລັງມີກະແສ ແລະກະເປັນທີ່ຮືຮາກັນໃນວົງການໄອທີ ວົງການຕ່າງໆຫຼາຍອັນ ກ່ຽວກັບການມາຂອງ 5G ເຊິ່ງໃນບ້ານເຮົາກະມີບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິການເຄືອຂ່າຍ ຄ້າຍແດງຫັ້ນແຫຼະເນາະ ເປັນຜູ້ເອີ້ນວ່າໄດ້ທົດສອບ ແລ້ວເປີດທົດສອບ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນທົດສອບຢູ່ໃສ ແລະເວລາດົນຊ່ຳໃດ ແລ້ວພໍດີບັງເອີນໄປເຫັນໃນຄອມເມັນຫຼາຍໆຢ່າງວ່າ ເອີ້ນວ່ າ ເອີຍ 5G ຈັ່ງຊັ້ນ 4G ໄດ້ແຕ່ຊ່ຳນີ້ ແລ້ວ 5G ຊິໄດ້ຮອດໃສ ມື້ນີ້ກະເລີຍຢາກມາຊວນລົມວ່າ ເຮີຍ ເຮົາມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ 5G ກ່ອນ ແລ້ວສຳລັບບ້ານເຮົານີ້ 5G ມັນຈຳເປັນແລ້ວບໍ່ ຕອນນີ້ ມັນໄວໂພດບໍ ຫຼືວ່າເຮົາຄວນຊິເ ອົາເຂົ້າມາໄດ້ແລ້ວ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນຊິຂໍເວົ້າໃຫ້ຟັງກ່ອນວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢູ່ນີ້ ອັນ ຊຶ່ງຢ່າງເປັນທາງການເນາະ ອິນເຕີເນັດທີ່ເຮົາໃຊ້ປັດຈຸບັນນີ້ ເຂົາເອີ້ນວ່າເປັນ 4.5G ຫຼືເປັນ 4G LTE ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ອິນ ເຕີເນັດຕາມຄວາມໄວສູງສຸດຂອງທາງ ອ່າ ບໍລິສັດ Huawei ທີ່ວ່າເພິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງເທັກໂນໂລຢີ ເປັນເຈົ້າຂອງເຄືອຂ່າຍ ທີ່ວ່າພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໂຕນີ້ ໂຕ 4.5G ນີ້ ເຮັດຄວາມໄວອິນເຕີເນັດໄດ້ຫຼາຍສຸດ ແມ່ນຢູ່ທີ່ 1.2 ກິກເນາະ ຄວາມໄວ 1.2 ກິກນີ້ ໂຕນີ້ ຊຶ່ງກະຊິມີຫຼາຍໆ device ຫຼາຍໆອຸປະກອນເນາະ ທີ່ສາມາດຈັບຄວາມໄວໂຕນີ້ ຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍກະຊິເປັນອຸປະກອນທາງ official ຂອງເຈົ້າຂອງເຄືອຂ່າຍເອງ ທີ່ເຮັດໄດ້ ຊຶ່ງ ຖ້າເປັນອຸປະກ ອນທົ່ວໄປທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ນີ້ ປັດຈຸບັນທີ່ວ່າຍັງມີໃນໂທລະສັບ ສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຖ້າຈັບໄດ້ສູງສຸດ ຕາມທີ່ວ່າເຄີຍໄປສັງເກດມາ ສູງສຸດກະຊິໄດ້ຢູ່ຫວ່າງ 200 300 ເມັກເນາະ ປະມານ 250-300 ເມັກນີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າຈັບໄດ້ແທ້ ໃນຂອບເຂດອິນເຕີເນັດທີ່ວ່າ ອັນ ທີ່ວ່າ high speed ແທ້ເນາະ ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງຄືປັດຈຸບັນ ໂຕ 4.5G ນັ້ນ ລາເທັນຊີຫັ້ນກະຊິຢູ່ ຕົກຢູ່ປະມານທີ່ວ່າ ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດເນາະ ເອົາແບບທົ່ວໂລກເລີຍ ທີ່ເຄີຍ ວ່າເຄີຍເຮັດໄດ້ແມ່ນຊິຢູ່ ລາ ເທັນຊີ ຫຼືວ່າປິງຫັ້ນເນາະ ຢູ່ປະມານ 9 ຫຼື 8 ນີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າຕ່ຳສຸດ ລາເທັນຊີກໍຄືຄ່າຄວາມໜ່ວງຫັ້ນເນາະ ວ່າຄວາມໜ່ວງ ຄວາມ ການໂຫຼດ ສ່ວນຫຼາຍພວກທີ່ຫຼິ້ນເກມອອນລາຍຊິຮູ້ດີເນາະ ວ່າປິງຫຼາຍປິງໜ້ອຍ ມັນຊິ ມີຜົນກະທົບຈັ່ງໃດ ມັນຈະແລັກບໍ່ ແລ້ວ 4G ຫັ້ນຊິມີຢູ່ປະມານນີ້ເນາະ ແລ້ວ 5G ເນາະ ເຮົາເບິ່ງ 5G 5G ຫັ້ນທີ່ສາມາດເຮັດຄວາມໄວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຄັນເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືມັນຈະໄວກວ່າ 4G ຫັ້ນຫຼາຍເທົ່າ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເທົ່າໂ ຕ 5G ຫັ້ນຈະ ລະຈະໄວກວ່າ 4G ຢູ່ 100 ເທົ່າ 100 ເທົ່າ ຊຶ່ງສູງສຸດນີ້ມັນຈະຢູ່ທີ່ ຢູ່ທີ່ປະມານ 100 ກິກເນາະ 100 ກິກຕໍ່ວິນາທີເນາະ ຄວາມໄວຢູ່ 100 ກິກວິນາທີ ແລະລາເທັນຊີຈະຕ່ຳຢູ່ທີ່ ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດເນາະ ຢູ່ທີ່ 0.20 ມິນລິວິນາທີເນາະ ໂຕນີ້ ມັນຈະໂຕນກັນຫຼາຍ ຄວາມໄວ ລາເທັນຊີແຮ່ງຕ່ຳ ຄວາມໜ່ວງກໍຊິຕ່ຳລົງເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ 5G ຖ້າເຂົ້າມາແລ້ວ ມັນຊິມີຄວາມສາມາດຈັ່ງໃດ ມັນຊິດີກວ່າ 5G ຈັ່ງໃດເນາະ 5G ຫັ້ນເນາະ ມັນຈະມາຊ່ວຍໃນຫຼາຍໆຢ່າ ງ ຕົວຢ່າງ ຖ້າເບິ່ງງ່າຍໆຄືການ streaming ບໍລິການ streaming ທີ່ຕອນນີ້ກຳລັງເປັນເທຣນມາແຮງ ແລະກະເປັນແອັບພລິເຄຊັນມາຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ວ່າເຮົາສາມາດ ນຳໃຊ້ມີເປັນຫຼາຍແພລັດຟອມເລີຍທີ່ເນັ້ນການສະຕຣີມມິງ ເ ພາະວ່າການທີ່ວ່າຈະໂຫຼດມາເກັບໃສ່ເຄື່ອງ ມັນກະຖືວ່າເປັນການສິ້ນເປືອງເນື້ອທີ່ໃນໂທລະສັບກະພໍແຮງເນາະ ເພາະວ່າໂທລະສັບຫຼາຍໆໜ່ວຍກະເອີ້ນວ່າແຕ່ຮູບນີ້ກະເກືອບເຕັມແລ້ວ ຍັງບໍ່ນັບໄຟລ໌ອັ ນອື່ນເນາະ ບາດນີ້ເປັນພວກໜັງ ເປັນເພງຕ່າງໆ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ກ່ຽວກັບການສະຕຣີມມິງນັ້ນ ກະຊິມີ ກະຊິນິຍົມມາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການ ການເບິ່ງໜັງຟັງເພງຜ່ານແອັບສະຕຣີມມິງໂຕນີ້ ກະຊິມີຄວາມສະດວ ກຂຶ້ນເມື່ອ 5G ຫັ້ນມາຮອດເນາະ ໃນການດາວໂຫຼດ ເຊິ່ງບໍ່ນັບແຕ່ເປັນ Full HD ເນາະ ໂຕນີ້ຖ້າ 5G ມາແທ້ເນາະ ການ optimize 5G ດີໆ ມັນຊິສາມາດເບິ່ງວິດີໂອລະດັບ 8K ໄດ້ສະບາຍໆ ແບບບໍ່ມີກະຕຸກເລີຍລະ ແລ້ວກະອັນນີ້ເວົ້າ ເລື່ອງຄວາມໄວເນາະ ທີ່ວ່າຊິ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ ແລ້ວບາດນີ້ເລື່ອງ latency latency ໂຕນີ້ ຕົວຢ່າງ latency ນີ້ມັນຈະເຂົ້າມາ ເອີ້ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເຮັດໄດ້ແທ້ latency ຊິສາມາດ disrupt ຫຼາຍໆໜ້າວຽກໄປໄດ້ເລີຍ ຕົວຢ່າງ ອ່າ ທີ່ວ່າເພິ່ນ ທາງຕ່າງປະເທດ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດຄືການລົດຍົນໄລ້ຄົນຂັບ ຄື self driving car ເນາະ ກະຄືຊິໃຊ້ງານຜ່ານ 5G ເນາະ ຊິເປັນການສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄລ້ສາຍເນາະ ໂດຍການຣີໂມດຄອນໂທຣລມາຈາກເຊັ ນເຕີ ແລ້ວໃຫ້ລົດນັ້ນອອກໄປຂັບ ໂດຍມີຄົນນັ້ນຣີໂມດຂັບຢູ່ໃນ ລະມີເຊັນເຕີຄວບຄຸມ ໂດຍໃຊ້ສັນຍານ 5G ເພາະວ່າເຂົາສາມາດຄອນໂທຣລ ແລະ ສາຍພາບແບບ real time ມາໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງຄົນຂັບໄດ້ແບບ real time ລະ ມີຄວາມໜ່ວງພຽງແຕ່ 0.20 ມິນລິວິນາທີເນາະ ໂຕນີ້ກະຊິມາ disrupt ຫຼາຍຢ່າງ ລະກະຊິມີການ ອ່າ ໃຊ້ຕົວນີ້ໃນວົງການຫຼາຍໆວົງການ ຫຼາຍໆອັນເພີ່ມຂຶ້ນ ລະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສະດວກຫຼາຍອັນ ບໍ່ຈະເປັນການສະຕຣີມ ມິງເກມເນາະ ຫຼືວ່າການເຮັດວຽກຜ່ານອອນລາຍ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການສົ່ງຖ່າຍຂໍ້ມູນແບບທີ່ເປັນ big data ຫຼາຍໆຢ່າງຫັ້ນ ກະຊິເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວມາບາດນີ້ມາເບິ່ງທ່າແຮງຂອງປະເທ ດເຮົາ ວ່າປະເທດເຮົາຫັ້ນພ້ອມແລ້ວບໍ່ 5G ເຮົາມາເບິ່ງຕົວເລກປະຊາກອນ ປະຊາກອນຂອງຄົນລາວຫັ້ນປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ປະຊາກອນທັງເບີດໃນປະເທດ ອ່າ ຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊ Worldometer ເນາະ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຕົວເລກ ປະຊາກອນຂອງຄົນລາວຫັ້ນ ປັດຈຸບັນດຽວນີ້ມີຢູ່ 7 ລ້ານ 2 ແສນ ກັບອີກ 2,000 ກວ່າຄົນນີ້ແຫຼະ ຕົວເລກລະອຽດບໍ່ຈື່ເນາະ 7 ລ້ານເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ໂຕເລກຂອງຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫັ້ນມີຢູ່ລາ ວໆ 3 ລ້ານຄົນ 3 ລ້ານຄົນ ກະຄືປະມານເກືອບເຄິ່ງ ຕອນ ເກືອບເຄິ່ງເລີຍເນາະ ອືມ ຂໍ້ມູນໂຕນີ້ເປັນຂໍ້ມູນຂອງປີ 2019 ຫຼ້າສຸດເລີຍເນາະ ຂໍ້ມູນທາງຕົວເລກປະຊາກອນ ລະກະໂຕເລກຜູ້ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຫັ້ນ ຕົ ວເລກຂອງຜູ້ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນລາວນີ້ມີແມ່ນມາຈາກສູນສະຖິຕິຂອງແຫ່ງຊາດເນາະ ຊຶ່ງເຮົາມາເບິ່ງວ່າ ຄົນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດກະຊິມີຫຼາຍກຸ່ມຄົນເນາະ ເປັນຫຼັກກະຊິແມ່ນໂທລະສັບ ມືຖື ແລະ ມາເບິ່ງ device ທີ່ສາມາດຮອງຮັບ 5G ໄດ້ຫັ້ນ device ທີ່ສາມາດຮອງຮັບອຸປະກອນໃຊ້ ຄວາມໄວ 5G ຫັ້ນໃດ໋ ໃນລາວຫັ້ນມີຫຼາຍສ່ຳໃດ ຕອນ ກ່ອນອື່ນນັ້ນຢາກໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ອນເນາະວ່າ 5G ມາແລ້ວ ກ່ອນທີ່ເຮົາຊິໃຊ້ໄດ້ ກ່ອນທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຄືເຮົາຫັ້ນຊິໃຊ້ໄດ້ ເຮົາກະຕ້ອງມີ ມີ device ທີ່ສາມາດຮັບສັນຍານ 5G ເພື່ອຊິໄດ້ເຮັດຄວາມໄວໄດ້ເຕັມສະປີດ ແລະ ເຕັມປະສິດທິພາບ ຖ້າເຮົາມີໂທລະສັບທີ່ຮອງຮັບພຽງໄດ້ແຕ່ 4.5G ຫັ້ນ ລະໄປຮັບສັນ ຍານ 5G ເຮົາກໍຊິໄດ້ແຕ່ຄວາມໄວເຕັມສິງຂອງ 4.5G ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດ ໃຊ້ 5G ໄດ້ເຕັມທີ່ເນາະ ເພາະວ່າອຸປະກອນ device ນັ້ນເຮົາຍັງບໍ່ມີ ແລ້ວມາເບິ່ງປັດຈຸບັນ ໂທລະສັບເອີ້ນວ່າເປັນພວກ flagship ພວກເຮືອທຸງ ພວກ high end ຕ່າ ງໆ ມີຈັກຍີ່ຫໍ້ທີ່ຮອງຮັບ 5G ມີຈັກລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບ 5G ເຮົາມາເບິ່ງກັນ ທີ່ເຫັນໆຄື ປັດຈຸບັນນີ້ມີຂອງ Huawei ເນາະ Huawei ຮູ້ສຶກວ່າຊິເປັນ Mate 30 ເນາະ ທີ່ວ່າຮອງຮັບ 5G ລະກະບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ Google Pixel 3 ໂຕລຸ້ນ 3 ບໍ 4 ປັດຈຸບັນທີ່ອອກມາຮອງຮັບ 5G ບໍ່ ແມ້ກະທັ້ງ iPhone iPhone 11 ກະຍັງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ທັນໄດ້ຮອງຮັບ 5G ເທື່ອ ສ່ວນຫຼາຍຊິເປັນ ອາ ຄ້າຍ ຄ້າຍໂທລະສັບຈາກຝັ່ງເອເຊຍນີ້ ຮູ້ສຶກວ່າ Samsung ໂຕ Note 10 ນີ້ກະຮອງຮັບເນາະ 5G ແລະ ມາເບິ່ງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີ ເນັດ 3 ລ້ານຄົນຂອງເຮົາ ມີຈັກຄົນທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ຮອງຮັບ 5G ຫຼືວ່າ device ທີ່ວ່າຮອງຮັບ 5G ມັນມີຫຼາຍບໍ່ ແລ້ວການນຳມາໃຊ້ນີ້ມັນຊິທັນໄດ້ຄຸ້ມຄ່າບໍ່ ແລ້ວຊິມີອົງກອນໃດທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ ທີ່ສາມາດເອົາ 5G ມານຳໃຊ້ໄ ດ້ເຕັມປະສິດທິພາບຢູ່ໃນລາວເຮົານີ້ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຊິມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າບໍ່ ແລະ ອີກຢ່າງເນາະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງບ້ານເຮົາກໍຄື ຕໍ່ 5G ໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ຄວາມທ້າທາຍຂອງມັນກໍເປັນຄວາມທ້າທາຍອັນດຽວກັບໂຕ 4 ຫ້າ 4G ຫັ້ນ ກໍຄືເຮັດຈັ່ງໃດມັນຈຶ່ງສາມາດຄອບຄຸມໄປທົ່ວປະເທດ ຄອບຄຸມໃນທຸກທີ່ທີ່ມີຄົນ ໂຕນີ້ກໍເປັນອີກໜຶ່ງຄວາມທ້າທາຍ ຕົວຢ່າງຖ້າຫາກວ່າ 5G ນັ້ນ ຢູ່ໃນພຽງແຕ່ຂອບເຂດດຽວ ຕົວຢ່າງຢູ່ພຽງຂອບເຂດຂອງນະ ຄອນຫຼວງ ຖ້າຫາກມີການ ອາ ເລີ່ມໃຊ້ ກ່ຽວກັບພວກອັນ self driving car ເນາະ ການ remote control ລົດ ກ່ຽວກັບພວກ ອາ control ລົດໃນວຽກຂົນສົ່ງນີ້ ມັນຊິສາມາດ support ວຽກພວກນີ້ໄດ້ບໍ່ ແລ້ວຖ້າຫາກຕ້ອງຂົນສົ່ງທາງໄກເດ ຊິເຮັດແນວໃດ ໂ ຕນີ້ກໍເປັນອີກໜຶ່ງຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແນ່ນອນລະ 5G ຫັ້ນມັນສະດວກ 5G ຫັ້ນ ໃນໜຶ່ງເສົາຫັ້ນສາມາດປ່ອຍສັນຍານຂຶ້ນໄປສູງໄດ້ເຖິງຕັ້ງວ່າ 300 ແມັດ ລະກະຮອງຮັບ ອາ device ໄດ້ເຖິງເນາະ 1 ຕາລາງກິໂ ລແມັດສາມາດຮອງຮັບ device ໄດ້ 1 ລ້ານ device ຄິດເອົາ ແລ້ວວັນນີ້ລອງຄິດເບິ່ງ ເປັນຫຍັງ 5G ຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດແບບນີ້ໄດ້ 5G ຫັ້ນເກີດມາເພື່ອຊິເຮັດໃຫ້ Internet of Things ຫັ້ນມີຄວາມເປັນຈິງ ແລ້ວມາເບິ່ງ Internet of Things ຢູ່ໃນ ລາວຫັ້ນ ມີຢູ່ໃສແດ່ນຳໃຊ້ ຖ້າມີເນາະ ຕອນປັດຈຸບັນນີ້ ນະຕອນທີ່ອັດຄລິບນີ້ ກະຄິດວ່ານັ້ນຍັງມີໜ້ອຍ ເຊິ່ງເຮົາມາເບິ່ງຄວາມສາມາດຂອງບ້ານເຮົາ ເບິ່ງດີໆວ່າຕອນນີ້ເຮົາພ້ອມຫຼືຍັງ ແລະ ອີກໜຶ່ງປັນຫາທີ່ປະ ຊາຊົນ ຫຼືວ່າຄົນທຳມະດາເຮົາກັງວົນ concern ກໍຄື ຖ້າໄວແບບນີ້ ລາຄາເດ ຖ້າທຽບກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງເນາະ ລາຄາອິນເຕີເນັດໃນບ້ານເຮົາຍັງຖືວ່າແພງຢູ່ ແລ້ວຖ້າຫາກວ່າໃນອະນາຄົດ 5G ມາ ການປັບລາຄາອິ ນເຕີເນັດກໍຄວນຊິເປັນເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫັ້ນຈະຕ້ອງໃສ່ໃຈວ່າຄວນຊິປັບລາຄາສ່ຳໃດ ແລ້ວຊິມີຄົນໃຊ້ ແລ້ວຊິເປັນລາຄາສ່ຳໃດຈຶ່ງຊິຄຸ້ມຄ່າເນາະ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ວ່າ ສ່ວນຕົວຄິດວ່າ ມັນຊິເປັນຄວາມທ້າທາຍໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ກະຄືຊິຫາແບນວິດຈັ່ງໃດໃຫ້ພຽງພໍເນາະ ເພາະວ່າແບນວິດຂອງ 5G ຫັ້ນມັນກະກວ້າງ ມັນຈະເປັນຊ່ອງໃຫຍ່ເລີຍລະ ການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຫຼາຍໆຢ່າງກໍຊິສະດວ ກສະບາຍຂຶ້ນ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫັ້ນຈະຕ້ອງໃຫ້ແບນວິດທີ່ສູງຫັ້ນ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ສັກກະຍະພາບຂອງ 5G ຫັ້ນໄດ້ເຕັມທີ່ ໂຕນີ້ ກະຕ້ອງຝາກໄປເຖິງທາງ ອ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາເນາະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຜູ້ເອົາໂຄງຂ່າຍນີ້ເຂົ້າມາ ເຊິ່ ງອຸປະກອນໂຄງຂ່າຍນີ້ທີ່ວ່າເອົາມານຳໃຊ້ເນາະ ກະຖ້າເດົາບໍ່ຜິດເນາະ ກະຄືຊິແມ່ນມາຈາກເທັກໂນໂລຢີຂອງຫົວເວີຍເນາະ ຈາກປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຫັ້ນ ທີ່ເອົາເຂົ້າມານຳໃຊ້ ແລ້ວຊິບໍ່ເວົ້າຫຼອກ ເນາະວ່າເລື່ອງອັນມີແບັກດໍ ຫຼື ບໍ່ ອັນບໍ່ແບັກດໍ ຕໍ່ໃຫ້ເປັນຂອງ Cisco ຂອງອາເມລິກາກະ ເຮົາກະບໍ່ສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້ຄືກັນ ໂຕອັນນີ້ຊິບໍ່ຂໍເວົ້າເຖິງເລື່ອງແບັກດໍ ແຕ່ເຮົາຊິມາເບິ່ງວ່າ ເຮົາຊິມາຊວນກັນລົມວ່າບ້າ ນເຮົາພ້ອມແລ້ວ ຫຼື ຍັງ ຄົນຫັ້ນພ້ອມແລ້ວ ຫຼື ຍັງ ທີ່ຊິນຳໃຊ້ 5G ສ່ວນຕົວຄິດວ່າເອົາເຂົ້າມາໄວມັນກໍດີເນາະ ແຕ່ວ່າຕ້ອງເບິ່ງຄວາມພ້ອມ ຄວາມພ້ອມຂອງລັດຖະບານພ້ອມທີ່ຊິ support ບໍ່ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງປະຊາຊົນ ເຮົານີ້ ຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເຮົານີ້ວ່າສາມາດນຳໃຊ້ປະສິດທິພາບຂອງ 5G ຫັ້ນໄດ້ເຕັມທີ່ບໍ່ ໂຕນີ້ເຮົາກະຕ້ອງມາເບິ່ງນຳກັນ ສ່ວນຄືເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍຜູ້ຟັງນີ້ ເຮົາກະຢ່າລືມທີ່ຊິຮຽນຮູ້ວ່າເທັກໂນໂລຢີຕົວ ໃດມາ ແລະ ເຮົາຊິປັບໃຊ້ ນຳໄປໃຊ້ຈັ່ງໃດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດກັບເຮົາ ແນ່ນອນແລ້ວ ຖ້າຫາກ 5G ມາ ເຮົາຊິເຫັນຫຼາຍໆອຸດສາຫະກຳ ຫຼາຍໆວຽກ ຫຼາຍໆງານຖືກ disrupt ໄປ ແລະ ເຮົາກະຕ້ອງກຽມໂຕເອງໃຫ້ພ້ອມ ໂ ລກຫຼາຍໆຢ່າງກຳລັງຊິປ່ຽນໄປ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສ່ວນຕົວຂ້ອນຂ້າງ hype hype ແທ້ໆ ກໍຄືຖ້າ 5G ມາ ບວກກັບ Facebook ກໍເປີດໂຕ ອ່າ Facebook Horizon ເນາະ ໂລກສະເໝືອນ ໂລກສະເໝືອນໜຶ່ງທີ່ Facebook ຂະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ມີປະຕິສຳ ພັນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນນັ້ນ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ 5G ຫັ້ນກະຊິມາ support ໂຕນີ້ໄດ້ດີ ໂລກເຮົາຊິມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ ຫວັງວ່າທຸກຄົນຊິໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະກະຊິໄດ້ກຽມໂຕຮັບມືເນາະ ພ້ອມໆກັນ ແລະ ນີ້ກໍຄືທັງໝົດຂ ອງ The Filter Podcast ໃນຕອນນີ້ ຖ້າຫາກວ່າມີຄອມເມັນ ແລະ ມີຄວາມຄິດເຫັນຈັ່ງໃດກ່ຽວກັບລາຍການຂອງພວກເຮົາ ກໍສາມາດຄອມເມັນໄວ້ທີ່ທາງລຸ່ມໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເນາ ະ ໄດ້ຜ່ານທາງແອັບພລິເຄຊັນຟັງພອດແຄສຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນ Podbean Google Podcast Podcast ຂອງ Apple ເນາະ ທາງ Spotify ເນາະ ແລະກະທຸກແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດຟັງພອດແຄສໄດ້ ເຮົາກໍມີລົງໃຫ້ໃນທຸກແພລັດຟອມເນາະ ແລະ ສຳລັບ ມື້ນີ້ ຂໍຂອບໃຈ